ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ ອັນມີດ້ວຍປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຂອງໂລກນີ້ ດັ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູໂຣບ ແລະ ອື່ນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນພາກເໜືອຂອງໂລກນີ້ ຄືຢູ່ໃນສ່ວນເໜືອ ຫຼືວ່າເທິງເສັ້ນສູນຂອງໂລກນີ້ ຫຼືວ່າເສັ້ນແບ່ງໂລກນີ້ອອກເປັນສ່ວນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີກັນ ເຊິ່ງພາສາອັງກິດຮຽກ ວ່າ Equator ນັ້ນເອງ ກ່ຽວກັບການອາລະວາດໂດຍໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳເນີດເກີດມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂດຍທີ່ວ່າມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນອ້າງວ່າ ຫຼື ກ່າວຫາວ່າແມ່ນພັກຄອມມິວນິດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃ ຫຍ່ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວ່າມັນເສຍຫາຍໂລກນີ້ຮອບດ້ານຮອບແນວ ຈົນວ່າເສດຖະກິດທັງຫຼາຍ ທັງຮັ່ງມີ ແລະ ທຸກຍາກປາກໝອງ ລົ້ມຈົມລົງຕາມໆກັນຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ແລະ ຈຳນວນຄົນທີ່ມັນ ສັງຫານແລ້ວກໍມີມາກມາຍຫຼາຍແທ້ ເຊັ່ນວ່າໃນສະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນເປັນມັນແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 6,967,403 ຄົນ ແລະ ແຂກອິນເດຍກໍເປັນມັນແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 5 ລ້ານຄົນແລ້ວ ບັດນີ້ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກອອກມາບອກເ ຕືອນວ່າ ສະຖານະພາບສະຖານະການ ຂອງສ່ວນພາກເໜືອຂອງໂລກນີ້ ກຳລັງຈະເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ໂຄວິດ-19 ກຳລັງແຜ່ຜາຍຂຶ້ນໂດຍຄວາມວ່ອງໄວອັ ນເປັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ໂດຍທີ່ໃນສະຖານະການບາງສ່ວນຂອງພາກເໜືອຂອງໂລກນີ້ ກຳລັງຈະເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ລະດູໜາວກຳລັງກະຊິດເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍໆ ຢ່າລືມວ່າພະຍາດຫວັດຊະນິດໃດກໍຕາມ ມັນມັກ ຍາມໜາວ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນກໍແມ່ນຫວັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ມີຫຍັງຈະປິ່ນປົວມັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ຍານາງ ດຣ. Maria Van Kerkhove ຜູ້ນຳໃນດ້ານໂຄວິດ-19 ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ຍານາງຢ້ານກົວວ່າພາລະອັນໜັກໜ່ວງທີ່ກິດຈະການສາທາລະນະສຸກໂລກແບກຫາມ ຈະກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາເກີນໄປທີ່ຈະຄວ ບຄຸມໄດ້ ຍານາງເວົ້າວ່າ ແນວໂນ້ມອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 14 ຫາ 44 ປີ ຖືກພະຍາບານໂຕຍ້ອນໂຄວິດ-19 ການບອກເຕືອນນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນສະຫະ ລັດອາເມລິກາມີເຖິງ 23,824 ຄົນແລ້ວ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາວ່າ ທ່ານຂາດເຂີນການລົງໄມ້ລົງມືຢ່າງທັນການ ແລະ ບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ສ ະຫະລັດອາເມລິກາມີຄົນເປັນມັນຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ກໍມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວດ້ວຍ ແຕ່ໂດຍການໃຫ້ໂອວາດຢູ່ທີ່ນະຄອນ Philadelphia ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ມີ ABC News ເປັນເຈົ້າພາບ ໂດນັລ ທຣຳ ປົກປ້ອງກາ ນທີ່ທ່ານດູແລຄວບຄຸມວິກິດໂຄວິດ-19 ແລະ ອ້າງວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະມີໄວ້ບໍລິການພາຍໃນ 2-3 ສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້ ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ກະທັ່ງທີ່ທາງການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວ າມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບເວລາອັນວ່ອງໄວທີ່ ໂດນັລ ທຣຳ ກະຕວງອອກມານັ້ນ ແລະ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກທົດລອງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງເທື່ອ ແລະ ຍັງທົ ດລອງກັນຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ຄົນໃນປະເທດອິນເດຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ມີ 90123 ຄົນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ກັບກາຍມາເປັນໃນມື້ວານນີ້ 20 ກັນຍາ 2020 ເຖິງ 5,398,230 ຄົນແລ້ວ ແລະ ບັນລຸ 86,777 ສີ່ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ກໍທັງທີ່ມີຄົນດີຄືນໄດ້ເຖິງ 4,299,724 ຄົນແລ້ ວກໍຕາມແຕ່ ແຕ່ທ່ານ Rajesh Bhushan ເລຂາທິການສາທາລະນະສຸກອິນເດຍ ເວົ້າວ່າ ຕົວເລກໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບປະເທດອິນເດຍນັ້ນ ມັນບໍ່ຮ້າຍຮ້າຍດັ່ງຕົວເລກນັ້ນ ໃນປະເທດອັງກິດກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ເກືອບ 4,000 ຄົນ ນີ້ເປັນຈຳນວນມາກມາຍທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ວັນທີ 8 ເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຕົວເລກນັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ວ່າມີອາລົມຮ້າຍ ທະວີຂຶ້ນກ່ຽວກັບທີ່ປະເທດອັງກິດຂາດເຂີນການກວດ ເບິ່ງໂຄວິດ-19 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຂອງວົງການປົກຄອງຂອງປະເທດອັງກິດອັນໜຶ່ງວ່າ ໃນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີການເລັ່ງລັດການ ກວດຫາໂຄວິດ-19 ຕ່າງໆຂຶ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານບົ່ງວາງເປົ້າໝາຍວ່າຈະສາມາດກວດໄດ້ເຖິງ 500,000 ການກວດຕໍ່ມື້ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2020 ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການການກວດຕ່າງໆ ໃນປະເທດຝຣັ່ ງເສດກໍມີຂ່າວວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ 9,784 ຄົນ ທີ່ເປັນຕົວເລກມາກມາຍຄັ້ງທີ 3 ຕໍ່ແຕ່ມີໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນປະເທດເນເທີແລນບັດນີ້ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນຕິດຕິດຕໍ່ກັນສອງ ມື້ມາແລ້ວ ໃນປະເທດສະເປນ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກໍທະວີຂຶ້ນ ແລະ ກໍມີການຕ້ອງຫ້າມໄປມາບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂຶ້ນແລ້ວ ໃນປະເທດຮັງກາຣີແມ່ນວ່າປິດຊາຍແດນໄວ້ແລ້ວ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ດັ່ງຕາມຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ ນີ້ກໍມີການເວົ້າວ່າຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຮັງກາຣີທະວີຂຶ້ນອີກ 581 ລາຍ ທີ່ບັດນີ້ ເປັນກັນທັງໝົດ 14,460 ຄົນແລ້ວ ແລະ ຕາຍໄປແ ລ້ວ 654 ຄົນ ແຕ່ໃນປະເທດ South Africa ນັ້ນ ຊ້ຳພັດວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍລົງ ຈົນວ່າມີການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂຶ້ນແລ້ວ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook